ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ບັດນີ້ມີຂໍ້ຕົກລົງເຫັນດີກັນໃນຂັ້ນສາກົນນານາຊາດ ໃຊ້ຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ ATO ຄືຫ້ອງການການເກັບພາສີອາກອນອົດສະຕຣາເລຍ Australian Taxation Office ມີຄວາມສາມາດຕິດຕາມ ໄຕ່ຕາມ ຂ້າມປະເ ທດ ມອງເບິ່ງບຸກຄົນທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມພັນທະໃນການເສຍພາສີອາກອນໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດບ້ານເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ATO ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ທີ່ຕ້ອງເສຍພາສີໃຫ້ແກ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ມີລາຍໄດ້ຢູ່ໃນ ຕ່າງປະເທດ ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະແຈ້ງບອກລາຍໄດ້ນັ້ນຕໍ່ ATO ທ່ານມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ແນ່ອົກແນ່ໃຈກ່ຽວກັບວ່າລະບົບການການເກັບພາສີອາກອນຈາກຄົນອົດສະຕຣາເລຍທີ່ມີລາຍໄດ້ຢູ່ໃ ນຕ່າງປະເທດຖືກດຳເນີນກັນແບບໃດບໍ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ATO ມີຂໍ້ຕົກລົງເຫັນດີກັນກັບຫຼາຍກວ່າ 65 ປະເທດໃນໂລກນີ້ ເພື່ອໃຊ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເສຍຄ່າພາສີອາກອນຮ່ວມກັນ ພາຍໃຕ້ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ Common Reporting Standard ຫ້ອ ງການ ATO ຊອກຮູ້ຊອກເຫັນໄດ້ບັນຊີການເງິນໃນຕ່າງປະເທດເຖິງ 1 ລ້ານ 6 ແສນອັນ ທີ່ມີເງິນຢູ່ໃນນັ້ນເຖິງ 100 ພັນລ້ານໂດລາ ຂໍ້ມູນນັ້ນບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຄົນອົດສະຕຣາເລຍຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນມີເງິນຢູ່ໃນຕ່າງປະເທ ດ ດັ່ງໃນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ສິງກະໂປ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເປັນຕົ້ນ

ຫຼືຫົນແຫ່ງໃດກໍຕາມແຕ່ ນີ້ມີດ້ວຍລາຍໄດ້ຈາກການຄ້າການຂາຍຕ່າງໆໃນຕ່າງປະເທດ ຈາກສະມາຊິກຄອບຄົວ ຫຼືເງິນທີ່ຫາໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ລະບົບການການເກັບພາສີ ອາກອນອົດສະຕຣາເລຍເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າຄົນບໍ່ຖືກເກັບພາສີຊ້ຳກັນ ໃຜທີ່ຖືກເກັບພາສີໃນຕ່າງປະເທດ ອາດສາມາດໄດ້ຮັບເຄຣດິດເມື່ອກັບມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ

ສຳລັບທຸກຄົນທີ່ບໍ່ເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບການການເກັບພາສີອາກອນຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແມ່ນວ່າຈົ່ງໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາ ATO Give us a call on 13 28 61 ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ຂໍບອກເຕືອນວ່າຢ່າລວນກັບ ATO ເພາະຕາຍເປັ ນປຸຍໃນດິນ ຫຼື ເປັນຝຸ່ນຈາກກອງຟອນແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ ATO ຍັງໄປຖາມເອົາໜີ້ສິນ ທີ່ຕິດກັບພວກເພິ່ນຢູ່ເດີ ທ່ານເອີຍ ນີ້ແມ່ນເວົ້າແທ້ໆອີ່ຫຼີ ບໍ່ແມ່ນເວົ້າຫຼິ້ນໃດ໋ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ